باقي جيڪڏهن انهيء دخل ڏنو هوندو ته پوء ان کي جرم ٿيندو، جيڪڏهن دخل نه ڏنو ته جرم نه ٿيندو. هڪڙو نبيء کي خدا سان شريڪ ڪري ته به بي ايمان ٿي پوندو، پٿر کي شريڪ ڪري ته به بي ايمان ٿي پوندو، سون جي سرائي اک ۾ گهمائي ته به بي ايمان ٿي پوندو، لوهه جي سرائي ٽڪي واري گهمائي ته به بي ايمان ٿي پوندو. اهي سڀ هن جي. هن جي ايمان جي زيان ڪرڻ لاء طاغوت طاقت آهن، باقي رهيو ان منجهه جيڪي پنهنجي هنن جي قيمت آهي الله تعاليٰ وٽ سا ته آهي، سون جي صراف وٽ قيمت سون جي آهي، لوهه جي لوهه جي آهي، نبي جي قيمت الله تعاليٰ وٽ جيڪا آهي سا اها حب جي آهي، پيار جي آهي، ۽ جيڪو مشرڪ ڪنهن ماڻهو کي گمراهه ڪندو انهي جي لاء جهنم آهي. الله تعاليٰ فرمائي ٿو ته اسان موڪليوسين هر هڪ امت ۾ رسولن کي ته عبادت ڪريو الله جي واجتنبوا الطاغوت طاغوت کان پري منهم من هدي الله ڪيترا اهڙا آهن جيڪي هدايت وارا ٿيا منهم من حقت عليه الضلالة ڪيترن تي گمراهي پئجي وئي طاغوت جي چڪر ۾ اچي ويا يعني ٻڏي ويا، ان درياهه طغياني جي ۾ ٻڏي ويا، گمراهه ٿي ويا، گمراهي ۾ هليا ويا، پوء گمراهي جو گمراهي ۾ ڪهڙي شيء پنهنجي گمراهه ڪرڻ جي لاء استعمال ڪيون؟ الله جي هيڪڙائي ۾ جيڪا به شيء خلاف استعمال ڪبي هن جي گمراهي جو سبب آهي. نبي آهن ته انهن جي اها تعليم ڪانهي

جيڪڏهن تون حرص ڪندين نبي انهن جي هدايت تي فإن الله لا يهدي من يضل پوء الله تعاليٰ نه هدايت ڪندو آهي انهن کي جيڪي گمراهه ٿين وما لهم من ناصرين ناهي انهن جي لاء ڪوئي مددگار ڪير مدد ڪندو انهن جي يعني جنهن جو قصور آهي پنهنجي استعداد جو جنهن سوء اختيار ڪيو آهي پنهنجي بري اختيار شيء ڪئي اٿائين ته پوء رب تبارڪ وتعاليٰ ان کي ڇا ڪري هن پنهنجو اهو ڏنو آرڊر پوء وڃي ڏي اقسموا بالله جهد ايمانهم خدا ته بي پرواهه آهي قسم کنيا اٿن الله تي پڪن قسمن ڪرڻ جي لاء لا يبعث الله من يموت قسم کڻي هڪ ٻئي ۾ اعتماد ڏنل اٿن ته بابا هي ڪم هيئن ٿيندو هي نه ٿيندو لا يبعث الله من يموت جيڪي مري ويا انهن کي اصلي خدا ٻيهر نه اٿاريندو مئا ڇٽا الله ته فرمائي ته غلط ڳالهه آهي سڀ جيڪي به وفات ڪرن انهن کي الله تعاليٰ اٿاريندو. بلي، ها، اٿاريندو، وعدا عليه، خدا تي واعدو، حقا، حق جو، لڪن اڪثر الناس لا يعلمون، پر ڪيترا عقيدو نه ٿا رکن اهو ته ڪو الله تبارڪ وتعاليٰ اٿاريندو. قيامت اچڻ واري آهي. موت کان بعد ٻي زندگي آهي. دنيا جي جهان ۾ مختلف حالات، مختلف اعمال، انهن جو نتيجو نڪرندو. انسان ساري پنهنجي زندگيء جو ضرور ڪو عيوضو وٺي ٿو، جهڙي قسم جو خير ته خير عيوضو. جي شر ته شر جو شر هيو. ليبين لهم الذي يختلفون فيه جيئن الله تعالي بيان ڪري انهي ملڪ ۾ انهي جهان ۾ اها شيء جنهن ۾ اختلاف ڪندا هئا ڪيترا ماڻهو جهڳڙو ڪندا هئا ته هيء ڳالهه هيئن آهي فيصلا نه ٿيا تانجو مري ويا ليعلم الذين ڪفروا ڪافرن کي به الله تعالي ظاهر ڪري انهم ڪانوا ڪاذبين ته هي ڪوڙا هئا خدا انهن کي ظاهر ڪندو انما قولنا لشيء الله فرمائي ٿو ته اٿڻ ۾ اچي تهان کي جهڳڙو ٿيو آهي

ڪهڙي به هجي، آسمان هجي ته سڄو ستارن سميت جڙي وڃي، زمين هجي ته سڄي پنهنجي مخلوقات سميت تيار ٿي ٿي بيهي رهي. ڳالهه ته ايتري آهي، جنهن جي قوت ايڏي آهي، انهي ۾ ڪهڙو گمان آهي تنهنجو غلط؟ جن ماڻهن اها ڳالهه الله جي دنيا جي آڏو پيش ڪئي بعث بعد الموت مرڻ کان بعد هلبو رب تعاليٰ وٽ حساب ڪتاب ڪبو انسان ذات سان دين ٻڌائڻ ۾ جتن ڪبو، تڪليفون اچن ته ڀلي اچن، هدايت وارا ماڻهو ٿين ته ڀلائي، جي نه ته انهن کي هدايت ڪبي، پوء جيترو رب جو حڪم ٿيو. دنيا ۾ انصاف قائم ڪبو، ظلم خدا جي مخلوق تي ٿيڻ نه ڇڏبو، اهو هڪڙو پروگرام آهي انسانيت جو، پر انهيء ۾ ڪيترن ماڻهن کي مصيبتون اچي ويون. نبي سائين جن کي ايڏي تڪليف آئي جو پنهنجو وطن مالوف ڇڏڻو پيو، ڪعبت الله جي پاڙيسري ڇڏڻي پئي.

ڏينداسين اسان انهن کي نيڪي. ولأجر الآخرة أڪبر آخرت جو اجر اڃا تمام وڏو آهي لو ڪانو يعلمون جيڪڏهن هي ڄاڻن ٿا ته هي ته دنيا جو جهان آهي جنهن ۾ الله هنن جي حفاظت ڪئي ۽ هنن کي عزت واريون جايون ڏنيون ۽ مقام سٺا دين جي خدمت لاء دوست احباب انهن جي جمعيت هنن کي عطا ڪيائين الله فرمائي ٿو دنيا جو معاملو آخرت ۾ ته اڃا عزتون وڏيون آهن تمام اهي ماڻهو جن سان ڪافرن ظلم ڪيا هئا ويچارا حبشا جي پاسي ڏي ويا ابيسينا جي بادشاهه ڏي مديني منور کان اڳ ۾ انهن هجرت ڪئي هئي ان کان بعد مديني منور ڏي هجرت ٿي اهي سڀ مهاجر ها جيڪي مصيبتون ڪاٽي دين کي بچائڻ جي لاء ملڪ وطن ڇڏي هليا ويا الله فرمائي ٿو ته اهي شخص دنيا ۾ به اسان هنن کي عزت ڏني آخرت ۾ به عزت الذين صبروا جن صبر ڪيو مصيبتن تي وعليٰ ربهم يتوڪلون رب تي ڀروسو ڪيو معنيٰ ائين پنهنجو سڀ ڪجهه ڦٽو ڪري نڪتا هليا ويا رب تعاليٰ هنن سان ساڻ هو

۽ الله تعاليٰ هنن کي طاقت ڏني، توفيق ڏني، فتح ڏني. ارسلنا من قبلڪ الا رجالا نوحي اليهم اسان اڳي رسول موڪليا آهن مرد، انهن ۾ وحي الاهي موڪليوسي، فسئلوا اهل الذڪر انهن کان پڇو، يهود کان پڇو، نصارن کان پڇو، جن کي خبر آهي ته اهي ڪير هئا، مرد هيا؟ انسان ذات هئي يا ڪي ملائڪ هيا؟ ان ڪنتم لا تعلمون اي مشرڪو توهان کي خبر نه آهي؟ اعتراض ڪندا ته مال هذا الرسول ياڪل الطعام يمشي في الاسواق هي رسول ڪهڙو آهي کاڌو ٿو کائي پاڻي ٿو پيئي وري بازار ۾ ڏٺي ٿو سودو بيٺو وٺي رسولن جا اهي ڪم ٿيندا آهن الله تعاليٰ ٿو فرمائي ته پنهنجي هنن کان اڳين جيڪي پنڊت گذريا اٿو انهن کان پڇو ته توهان جا رسول ڪيئن آهي عيسيٰ عليه السلام ڪيئن هو موسيٰ عليه السلام ڪيئن هو وچ ۾ ڪيترا نبي گذريا آهن

آيا هيء جيڪا اسان جي زندگي آهي، اها زندگي قرآن پاڪ جي مطابق آهي يا نه؟ اهو ڪيترو قدر آهي؟ سوچين ان ڳالهه کي. افامن الذين مڪروا السيئات جيڪي ماڻهو فريب جا ڪم ٿا ڪن، اهي بي خطر ٿيا آهن ۽ ان يخسف الله بهم الارض جو الله تعاليٰ ان کي سڪي زمين ۾ ٻوڙي. الله سان، الله جي رسول سان ۽ دين سان قوم سان امانت ۾ خيانت ڪئي اٿن، انهن کي هن ڳالهه جو فڪر ناهي ته خدا انهن کي سڪي زمين ۾ ڳهائي ڦٽي ڪري او ياتيهم العذاب يا اوچتو عذاب ڪو مٿان اچي من حيث لا يشعرون جو انهن کي ڪو شعور به نه هجي پتو به نه پوي ۽ عذاب مٿان اچي ڪڙڪي الله تعالي فرمائي ٿو کي خبر ڪانهي ڪا او ياخذهم في تقلبهم يا گهمندي ڦرندي خدا کڻي پڪڙي انهن کي فما هم بمعجزين پوء اهي عاجز ڪندڙ الله جا ڪونهن علي تخوف يا تقلب جي ٻي به معنيٰ آهي ڪهڙي جو پڪڙي انهن کي بستري تي ستا پيا آهن پيا ٿا پاسا اوسا اٿلائن پنهنجي عيش آرام رفاهيت بالغه ۾ پيل آهن اتي خدا کڻي انهن کي پڪڙي ته او ياخذهم علي تخوف يا انهن کي پڪڙي ڊڄڻ جي ڊڄڻ کان بعد وڏو خوف ڏياري پوء خدا انهن کي کڻي پڪڙي ائين ٿي نٿو سگهي. ايترو ممڪن آهي اچانڪ نه پڪڙي ته آگاهه ڪري پڪڙي، مبادي عذاب جا موڪلي، خوف ڏياري ڏياري ڏياري پوء پڪڙي. فان ربڪم لرؤف رحيم پر نه الله تعاليٰ ڪيڏو مهربان آهي ڪيڏو نرم آهي جو توهان جي بي فرمانين هوندي سڀ صورتون عذاب جون الله تعاليٰ روڪي رکيون ايڏو الله مهربان جنهن توهان سان ايڏا احسان ڪيا جيڪو سڀ ڪجهه ڪري پيو سگهي، ڪجهه نه ڪيو ٿئي توهان سان. هي آهي الله جو خاص احسان پنهنجي ٻانهن جي مٿان جيڪي رب تعاليٰ ڪيو آهي. اولم يروا الي ما خلق الله من شيء هتي بيهون ٿا

الله تعالي جي قدرت جا نشان ۽ سندس قوت ڏانهن توجهه ڪرايو ويو هو. ان کان بعد هتي عبادت جو بيان آهي. هڪڙي عبادت آهي جبري ٻي اختياري. جبري عبادت ۾ سڀئي الله جا ٻانها آهن. جيڪي رب تعاليٰ جي آڏو اهي جهڪن ٿا. جيڪڏهن اهي شيون الله جي آڏو جهڪندي نظر نه اچن ته انهن جا پاڇا ۽ سايا زمين تي وڇائجي ٿا پون. اهو انهن جو طبعياتي سجدو آهي.

سجدا لله، الله کي سجدي ڪندي، وهم داخرون، اهي سڀ شيون عاجزي ڪندڙ آهن. هڪڙو تشريعي سجدو، شريعت جي حڪم سان جنن ۽ انسانن تي آيل آهي. ٻيو تڪويني سجدو، هر شيء الله جي آڏو عاجز ۽ مطيع، حتيٰ ڪه سايه دار شيون، انهن جا پاڇا به رب جي قانون هيٺ گهٽجن، وڌن، هڪڙي طرف کان ٻئي طرف ڏي اچن، وڃن. ايڏي قدرت واري مالڪ جي طرف کان ڪنهن قوم تي جيڪڏهن بي فرماني سبب ڪو عذاب اچي وڃي ته ڪير ٿو روڪي؟ تنهنڪري انسان کي شرعي حڪمن ۾ مالڪ جي آڏو اطاعت ۽ فرمانبرداري ڪرڻ لازم آهي. جڏهن تڪويني طور هو فرمانبردار ۽ جهڪيل آهي ته شرعي طور به ان کي جهڪڻ کپي.

فرشتا الله تعاليٰ جي رحمت ۾ ويجها، گناهن کان خالي، مگر جلال ۽ عظمت انهن تي ايڏي آهي جو اهي به حڪم ٻڌندا فرمانبرداري ڪندا ويندا. سستي ناهي. فوقهم جو اکر اها فوقيت انسان کي طبعي طور محسوس ٿئي ٿي. الٰهي قوت کي انسان فائق سمجهندو آهي ۽ پنهنجي مٿان غالب ڄاڻندو آهي. اهو طبعي فيصلو هر هڪ مخلوق جي اندر پيل آهي.

رعد چئبو آ ڪپڪپي کي. دل ۾ خوف پيدا ٿئي ڏڪڻي ٿئي. جڏهن آسمان جي مخلوق زمين جي مخلوق الله جي آڏو بي اختيار سربسجود آهن عاجز ۽ مقهور آهن ته پوء عبادت ۾ ٻيو ڪو شريڪ ڪيئن ٿيو، انهيء مالڪ کان ڊڄڻ گهرجي. له ما في السماوات والارض ان جي ملڪيت آهي اها جيڪي آسمانن ۾ آهي ۽ زمين ۾. وله الدين واصبا ۽ ان جي عبادت آهي دائم واصب دائم. الله جي عبادت دائم آهي. دائم جو مطلب هي آهي ته ان عبادت ۾ وقفو ڪونهي. پئي ٿي هلي. مخلوقات ايتري وسيع الله تعاليٰ جي ملڪ ۾ آهي جو سجدي ۾ آهن ئي آهن. ڪي رڪوع ۾ ڪي سجدي ۾ ڪي اڀا بيٺا آهن. واصباً لازماً دائماً هميشه جي معنيٰ.

وخيفة بلند ٿا ڪيو پنهنجا آواز نيزاري ۽ خوف سان فاليه تجأرون ان جي پاسي ڏي توهان راهون ٿا ڪيو رب ڏي هٿ ٿا کڻو سڀ ڀلايون جڏهن ان جي پاسي کان آهن ته نفع نقصان جي اميد ان ۾ ڪرڻ گهرجي مشرڪ ان وقت الله کي ڇڏي غير کي پڪاريندو آهي فطرت انساني شاهد آ ته مصيبتن ۽ سختين کان بچائڻ وارو هڪڙو خدا ٻيو ڪو به ڪم نه ڏيندو. نعمت هجي يا نقمت هجي سراسر ان جي پاسي کان تنهن ڪري جاء پناهه ماوا ۽ ملجا اهو رب تبارڪ وتعاليٰ اذا ڪشف الضر عنڪم جڏهن مصيبت توهان کان پري ٿو ڪري اذا فريق منڪم بربهم يشرڪون هڪڙي جماعت توهان مان پنهنجي رب سان شريڪ ڪندڙ آهن مصيبت لهي وڃي انسان بي پرواهه ٿو بڻجي ۽ رب تبارڪ وتعاليٰ سان وري شرڪ ڪرڻ شروع ڪري ٿو ڏئي ٻيون طاقتون انهن جي آڏو جهڪڻ، انهن جا حڪم مڃڻ، انهن جي قانون تي هلڻ جيڪو سراسر خدا جي قانون جي خلاف هجي. عبادت ۾ به شرڪ، حڪومت ۾ به شرڪ. عبادت جو شرڪ ايترو خطرناڪ نه آهي، انسان جي سر سان واسطو رکي ٿو. حڪومت جو شرڪ غير سان واسطو رکي ٿو. مشرڪ ٻين کي به مشرڪ ٿو بڻائي، الله جو قانون ڇڏي ٻين جي قانون کي هلائي. ليڪفروا بما آتيناهم اهي مشرڪ ٿيا آهن جيئن ڪفر ڪن اسان جي ڏنل نعمتن تي جيڪي اسان انهن کي ڏنيون

جيڪي ڪجهه به نٿا ڄاڻن اهڙين شين جي لاء ما لا يعلمون من لا يعلمون پر ما سان ان جو تعبير ٿيو آهي بي اختيار مخلوق الله جي آڏو بت پٿر يا ڀلي ڪي انسان ئي هجن ڪن ٿا اڻ ڄاڻندڙ شين جي لاء نصيب کي حصي کي مما رزقهم الله جيڪي الله رزق ڏنو ان منجهان بتن، پٿرن، جي لاء جن کي ڪو علم ڪونهي انهن جي لاء حصا ٿا مقرر ڪن. اها به خبر ڪانهين ته هڪ اسان جو حصو به آهي. ڪفران جو نوع الله جي نعمت جي ڪفر جو نوع رب تعالي ٻڌايو آهي عجيب ما لا يعلمون ٿيا بت ما لا يعلمون ٿيا اهي شخص جن کي شعور ڪونهي، علم ڪونهي، انهن جي لاء پنهنجي دولت ۾ ملڪيت ۾ جيڪي اسان رزق ڏنا آهن، رزق ڏيون اسان حصو ڪن انهن جو، الله جي نالي تي خيرات نه ڪن غير جي نالي تي تالله لتسئلن عما ڪنتم تفترون قسم آ الله جو توهان کان ضرور پڇا ٿيندي تنهن کان جيڪي توهان اهي بهتان ٻڌا. افترا ڪيا بهتان ٻڌا ان جون خبرون توهان کان پڇيون وينديون. الله تعالي مخلوق جو انقياد ٻڌايو خضوع ۽ ۽ فرمانبرداري ٻڌائي جيڪا به آسمانن زمينن ۾ آهي ملائڪ ماڻهو حيوان جمادات نباتات ۽ انهن سڀني ۾ اها ڳالهه آهي ته باري تعالي متفرد في الوحدانيت آهي ان سان ڪو به شريڪ ڪونهي ته پوء توهان ڇو ٿا وڌيڪ ٻيا خدا وٺو ۽ انهيء جي طرفان نعمتون اچن ٿيون اهو پنهنجي ذات ۾ پنهنجي صفات ۾ وحده لا شريڪ هڪڙي حديث شريف ٿي اچي پئي ان ۾ حڪم آهي پڙهبو ني

ٻي نسبت آهي وري اولاد ۾، اها به ڄڻ توهان پنهنجي طرفان زيادتي ٿا ڪريو. رب تبارڪ وتعاليٰ پاڪ آهي، ان جي لاء اولاد ثابت ٿا ڪيو. ڪافرن جون فريبڪاريون الله تعاليٰ بيان ٿو فرمائي. مصيبت اچي ته غير کي پڪاريو. لهي وڃي ته اها الله جي ته پاسي کان نه سمجهن خير خيرات ڪن ته ان ۾ ٻين شين جي نالي تي ان کي جاري ڪن دليل ۽ سند ڪانه اهڙين شين جي نالي تي جن کي نه ڪو شعور نه علم ٽين هنن جي فريبڪاري هيء اولاد ملائڪ خدا جي اولاد ڌيئر الله فرمائي ٿو لم يلد ولم يولد يجعلون لله البنات سبحانه پاڪي الله جي لهم ما يشتهون پنهنجي لاء جيڪي وري دل گهرين اها منهنجي لاء اولاد جو فيصلو پنهنجي لاء نه اها اولاد نه ڌيئر نه

ايتريون گستاخيون ۽ ڍڪوسلا ڪفر جا، قوم کي گمراهه ڪرڻ جا طريقا الجهائڻ انسانن جي علمي فيصلو اهو آهي. الا ساء ما يحڪمون خبردار برو آهي اهو فيصلو للذين لا يؤمنون بالاخره جيڪي ايمان نٿا آڻن آخرت جي لاء انهن جو آهي مثال بڇڙو للذين اها خبر مقدم مثل سوء مبتدا لله المثل الاعلٰي الله جي شان آهي بلند وهو العزيز الحڪيم الله عزت وارو حڪمت وارو آهي لو يؤاخذ الله الناس بظلمهم خدا جيڪڏهن ظلم سان پڪڙي ها ڪنهن کي ما ترڪ علي ظهرها من دابه روئي زمين تي ڪو جانور نه ڇڏي ها الله تعالي انسانن جي رعايت ۽ انسانن جي عزت الله تعاليٰ ٻڌائي ٿو جنهن جي ڪري ڪائنات کي وجود آهي جيڪڏهن انهن تي عذاب اچي ته باقي ڪائنات کي رکڻ جي ڪا ضرورت ڪانهي اهو اصل مسئلو هتان سمجه ۾ اچي ٿو ته هن تخليق ۾ مخلوق بذات الله تعاليٰ انسان جي وجود کي ٺهرايو آهي. اشرف المخلوقات آهي، خدا جو خليفو آهي. هي سڄو انتظام انهي جي لاء پاڻ فرمائي ٿو خلق لڪم ما في الارض جميعا جيڪي شيون زمين ۾ آهن توهان جي لاء پيدا ڪيل آهن هاڻي جيڪر اهو انسان اٿي بي فرماني ڪري مستوجب سزا جو ٿئي ته ٻين شين کي باقي رکڻ جي ڪهڙي ضرورت

ڪن ٿا الله جي لاء نسبت انهيء شيء جي جنهن کي پاڻ ناپسند ٿا ڪن وتصف السنتهم الڪذب ڪوڙ انهن جو بيان ٿا ڪن ڪن بيان ٿيون ڪن زبانون انهن جون ڪوڙ کي ان لهم الحسنيٰ چون ٿا ته اها نيڪي اسان جي لاء آهي لا جرم ان لهم النار الله ٿو فرمائي ته انهيء گندي بيان تي وري اها به

انهن جي لاء عذاب دردناڪ وما انزلنا عليڪ الڪتاب اسان تو ڏي جيڪي قرآن پاڪ موڪليو آهي ان هدايت لاء موڪليو آهي ته غلط عقيدا ڪڍو غلط خيالات ڪڍو پاڻ کي درست ڪريو انسانيت پنهنجي کي محفوظ رکو الله جي ٻڌايل ڳالهين کان سواء انسانيت محفوظ نه ٿيندي. پنهنجا مفروضا توهان جا بيڪار آهن. هي ڪتاب پاڪ اسان موڪليو آهي جيئن بيان ڪري تون انهن کي الذي اختلفوا فيه جنهن ۾ اختلاف ڪيو وهدي ورحمت اها رحمت آ هدايت آ قوم جي لاء جيڪي ايمان آڻي والله انزل من السماء ماء الله آسمان مان پاڻي لاٿو آ ڏسو زمين کي آباد ڪيائين سڪل آ

گل ڦل گاهه پيدا ٿي پوي. قرآن پوي دلين تي اعمال صالحه جنت نتيجي ۾ نڪري پوي. جانور گاهه ٿا کائن وري کير نڪري پوي. خدا جي قدرت جو شاهڪار ان لڪم في الانعام لعبرة جانورن چوپاين ۾ عبرت آ توهان کي نسقيڪم پياريون ٿا توهان کي اسان پياريون ٿا توهان کي مما في بطونه هن جي پيٽ منجهون من بين فرث و دم ڇيڻو ۽ رت

غذا، خوراڪ، خاصي انهن منجهه رس توهان ڪڍو. ان في ذلک لآية لقوم يعقلون انهي ۾ آيات آهن قوم جي لاء جيڪي عقل ڪن، سمجهن ته ايڏو رب جو ڪمال قدرت جو آهي. واوحيٰ ربڪ الي النحل وري ماکي جي مک ڏسو رب تعاليٰ ان کي حڪم فرمايو ته جبلن ۾ پنهنجا گهر جوڙي ماکي جي مک پنهنجا جبلن ۾ ٿي گهر جوڙي. وڃي اتي آکيرا ٺاهي، مانارا بڻائي. الله تعاليٰ حڪم ٿو فرمائيس ته فاسلڪي سبل ربڪ ذللا رب جي رستن ۾ پر ڪوئي لنگهي وڃ. پرڙا ڪوئي انهن سوراخن ۾ اندر لنگهي وڃي ٿي. حالانڪ جڏهن اڏري ٿي ته ڪيڏي وڏي آهي سوراخن ۾ اندر گهڙي وڃي الله جا رستا آهن رب تعالي هن ڏي اشارو ڪيو آهي اهو حڪم هن کي تڪويني آهي وحي الاهي جي اقسام تي مان مٿي بيان ڪري چڪو آهيان ان جا ڏهه قسم مٿي بيان ٿي گذريو آهي ۽ وڻ ۽ جيڪي توهان پيها ٿا ٺاهيو اهي انهن ۾ اچي پنهنجو حڪم ٿي ڪري ثم ڪلي پوء حڪم ڪيوسينس کاء هر قسم جو ميوو فاسلڪي سبل ربڪ ذللا پوء هل الله جي رستن ۾

ماکيء جي عمر جي لحاظ کان مکين جي عمر جي لحاظ کان ماکيء جو رنگ مختلف، ڪڏهن اڇو ڪڏهن ڳاڙهو ڦڪو اهڙي طرح سان اختلاف ٿئي ٿو. الله جي قدرت آهي اها. اهو به ايڏو رب تعاليٰ گلن ڦلن منجهان انهن سنهڙن جيتڙن جي ذريعي ايڏو احسان ڪري ڦٽي ڪيو آهي جو اهو سڀ انسانن جي لاء آهي حقيقت ۾ فيه شفاء للناس ماڻهن جي لاء شفا مرضن ۾ نفعو ٿئي جيڪڏهن بيماري پيٽ جي ٿي پون ماکي پيارجي ته ان مان فائدو ٿئي

اهڙي ارذل عمر تي پهچن پوڙهو ماڻهو ٻار وانگر محتاج ٿي پوي پنهنجي ضروريات کي پوري ڪرائڻ لاء هٿ وٺائڻ جي ضرورت ٿئي رب فرمائي ٿو ته اها ايڏي وري عمر موٽي اچي لڪي لا يعلم بعد علم شيئا جيئن سمجهڻ کان پوء وري ڪجه نه سمجهي ائين به ٿئي عقل ۽ سمجه ۾ ايڏو فرق ان الله عليم قدير الله تعاليٰ علم وارو آهي قدرت وارو آهي اهو مالڪ آهي جو ان جي خزاني ۾ اهي سڀ شيون آهن هتي ستر آيت تائين رب تعاليٰ پنهنجي قدرتن جا بيان انسان جي هدايت جو مضمون اهو ٻڌايو. هتي رب تعاليٰ ٻڌائي ٿو ايڪهتر ٻاهتر آيت ۾ ۾ ته توهان هن ڳالهه جو جيڪو فيصلو رکو ٿا الله تعالي هر هڪ ماڻهو کي فضيلت ڏني آهي رزق ۾ هڪڙا توهان ۾ با اختيار ماڻهو آهن ۽ ٻيا انهن ۾ ٻانها ۽ بي اختيار رب تعالي اهڙيء طرح سان جيئن رزق ۾ گهٽ وڌ ماڻهو رکيا آهن تيئن عقل ۾ گهٽ وڌ رکيا آهن حل عقد جا جيڪا ارباب ٿين ٿا انهن جو وڏو مقام ۽ درجو ٿو رهي انهن شخصن جي مقابلي ۾ جيڪي عبد بالنفس آهن انهن جي طبيعتن ۾ غلاميء جو اثر پيل آهي ٻين شخصن ۾ آزادي آهي الله جنهن فضيلت ڏني بعض کي توهان جي بعض تي في الرزق في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم علي ما ملڪت ايمان اها جيڪا رزق جي ڪمي بيشي آهي اها طبعياتي شيء آهي ان کي برابر نٿو ڪري سگهجي اڄ دنيا ۾ ان جي ڪوشش ڪئي ٿي وڃي ته ماڻهن کي معاشيات ۾ برابر رکجي اهو هڪڙو فيصلو آهي فرضي انهن جي ذهنن سان قائم آهي واقعي تي نه پهچندو اهو ڇو جيڪڏهن غور ڪن ته ان فيصلي تان هٿ کڻي وڃن

پوء رزق برابر ٿيو عمر جو برابر ناهي ته رزق ڪيئن برابر ٿيندو هي ٿا چون ته محل برابر هجي نه هجي حال موافق ڪنداسين حالانڪه حال جو تعلق محل سان آهي رزق حال آهي عمر ان جي محل آهي جاء آهي جنهن عمر ۾ ۽ جاء ۾ رزق استعمال ٿيندو اهو شخص جو وجود آهي ان جي عمر آهي هتي رزق ڪيئن برابر هڪڙو ماڻهو پنج سال رهي ٿو رزق کائي ٿو ٻيو پنجاهه سال رهي ٿو رزق کائي ٿو پنجاهه سال ۾ جيڪو هن کاڌو پنجن سالن ۾ کاڌو برابر ڪيئن ڪبو اهو تنهنجي معنيٰ ته رزق جي گهٽ وڌ هجڻ جو اصل مسئلو عمر جو دارو مدار آهي عمر جي گهٽائڻ وڌائڻ جو خيال ڪن ڪونه ٿا ڪن ٿا رزق جي پوري ڪرڻ جو خيال هي ڪميونزم جو متو آ انڌو متو رزق اسان برابر رکون ماڻهن جو ته پنجاهه سال وارو جو هيتري ڀيل ڪري ويو پنجن سالن واري جي مقابلي ۾ اها پورت نٿا ڪن برابر عمريون به ته برابر ڪن نه ماڻهن جون اهڙي لطافت رکيل آهي ان مسئلي ۾ هڪڙي آڪهه ۾ ماڻهو کائن ٿا هڪڙي گهر ۾ عمر به برابر اٿن هڪڙو ٿورو ٿو کائي ٻيو گهڻو پوء ڇا ڪجي جيڪو ٿورو ٿو کائي هن کي گهڻو کارائجي جيڪو گهڻو ٿو کائي تنهنکي ٿورو ڏجي ائين رب تعاليٰ فرمائي ٿو ته اهي فيصلا توهان نٿا ڪري سگهو ارباب حل عقد جا ان ڳالهين کي غلط ٿا چون جيڪي ماڻهو انهيء طرح تي لهي پيا، اهي عقل کي انڪار ڪري پٺي ڏئي ويا آهن. هنن ٻن آيتن ۾ ارباب حل عقد جو معيار ٻڌائي ٿو وڃي پيو ته هنن ڳالهين کي سمجهو. الله اهو آهي جنهن فضيلت ڏني آهي توهان منجهان بعض کي بعض تي رزق ۾. هاڻي سائين جڏهن اها رزق ۾ فضيلت آهي ته اها ڇا جي ڪري آهي؟ هڪڙا اختيار وارا ماڻهو آهن ٻيا بي اختيار آهن. هڪڙا سيد بالطبع آهن ٻيا عبد بالطبع آهن. سيد بالطبع عبد بالطبع ئي ڪيئن برابر ڪبا؟ هڪڙو غلام قسم جو آهي طبعي طور اهو ٻئي کان سواء هلي نه سگهندو مٿي آيو هو ڪراڙي جو مسئلو هتي آهي هي عبد بالطبع سيد بالطبع جو مسئلو جوان هو هڪڙو هڪڙي ماڻهو جي زندگي ۾ انقلاب بچو هو پوء جوان ٿيو گهڻي محتاجي کان آزاد ٿي ويو وري پوڙهو بڻجي ويو سمجهه به گهٽجي وئي، طاقت به گهٽجي وئي، وري هن کي احتياجي اچي وئي. ڏسو ايڏو انقلاب آيو هڪڙي شخص ۾ اختيارات ۾ فرق اچي ٿو نه اهڙيء طرح سان رزق جو مسئلو به ائين آ هڪڙو ماڻهو طبعي طرح سان آزاد آ جيئن هڪڙو ماڻهو عمر جي لحاظ سان قوت رکي پيو پوء ڪمزور ٿي ويو اهڙي طرح ٻن شخصن ۾ قوت ۽ ڪمزوريء جو فرق ٿيندو

جيڪو پنهنجي معاشيات ۾ ٻئي سان طبعي طور چنبڙيل آهي. الله تعاليٰ فضيلت ڏني آهي توهان منجهان هڪ ٻئي کي رزق ۾ فما الذين فضلوا برادي رزقهم سو جن کي وڏائي ڏني وئي آهي رزق ۾ نٿا هٽائي سگهن انهن جو رزق نٿا هٽائي سگهن پنهنجي روزي علي ما ملڪت ايمانهم تي پنهنجي ٻانهن تي روزي نٿا هٽائي سگهن فهم فيه سواء پوء ڏسو هي ڪو برابر آهن ان ۾ برابر نه ٿيندا افبنعمت الله يجحدون خدا ڏني آهي نعمت ان جو انڪار ٿا ڪريو رب تعاليٰ ڪنهن کي ڪهڙو مقام عطا فرمايو ڪنهن کي ڪهڙي عزت ڏني برابر اهي ڪيئن شريڪ ٿيندا رب تعاليٰ اهو استعداد رکيو آهي انسانن ۾ پنهنجي حڪمت بالغه کان هڪڙي کي ٻئي تي فضيلت ڏنائين ڪنهن کي مالدار ڪيائين با اقتدار بڻايائين ڪنهن کي غلام ۽ نوڪر ڪيائين اهڙي طرح هڪڙي کي مرد بڻايائين ٻئي کي عورت ڪيائين پوء اهي ماڻهو ڪيئن شريڪ ٿي بيهندا هڪ حالت ۾ هڪڙي ماڻهو جي عزت ۾ هڪڙي ماڻهو جي عورت ۾ هڪڙي ماڻهو جي غيرت ۾ سڀئي هڪ جهڙا شريڪ نه آهن همت ۾ هڪ جهڙا پاڻ ۾ طبعيات ۾ شريڪ نه آهن ته ٻاهر ڪيئن مساوات ٿيندي انهن جي جيڪڏهن ائين ڪبو ته پوء نااهل کي اهل بڻائڻ جي ڪوشش ڪرڻ سان زيان ڪبو جي اهل کي نااهل بڻائڻ جي جي ظلم سان ماڻهو کي نقصان ڪبو. اها ماڻهن کي سمجهه ۾ نٿي اچي ڳالهه. رب تعاليٰ خالق آ معبود آ مخلوق ان جي عبادت ٿي ڪري اتان کان وٺي ڏسو ته ڪيڏو فرق ٿي آيو آهي خالق مخلوق برابر نه آهي اهڙيء طرح سان اوصاف ۾ فرق ٿئي ٿو اهي به برابري نه ڪندا

وري اولاد کان اولاد اولاد کان اولاد وري ڪن کي نه ٿئي رزقڪم من الطيبات طيبات سٺيون شيون رزق ڏني الله تعاليٰ وري ورثي جو قانون ڏئي ساڳي انهيء جيڪا افراط آهي انکي پورو ڪري ٿو ڇڏي افبالباطل يؤمنون، ڪوڙين ڳالهين تي ٿا ايمان آڻين، وبنعمت الله يڪفرون، الله جي نعمتن جو ڪفر. ٻاهتر آيت ۾ الله تعالا قوت ٻڌائي آهي فرمائي ٿو ته ڏسو اولاد اولاد جي اولاد رزق اهي سڀ شيون الله جون نعمتون اها قوت توهانکي مليل آهي ان قوت کي توهان ڏسو محسوس ڪريو ستهتر آيت تائين قوت جو بيان آ. يعبدون من دون الله الله کان سواء ٻئي جي عبادت ٿا ڪن ما لا يملڪ لهم رزقا جن کي رزق جي مالڪي ڪانهي نٿا مالڪ ٿين رزق جي قوت جو مسئلو آ نه قوت ڪانهن ڪا پر ان جي عبادت عبادت ان جي ڪبي جنهن کي قوت هجي من السماوات والارض آسمان زمين مان رزق جا مالڪ ڪونهن ڪجه به ڪنهن شي جا ولا يستطيعون نه ڪي طاقت ئي ڪا رکن ٿا اها

لا يقدر علي شيء ڪنهن شيء تي قادر ناهي، پاڻ پرائو مال ٿي پيو آ، مملوڪ آ، ڪنهن شيء تي قادر ڪونهي ويچارو، عاجز آ. ومن رزقناه منا رزقا حسنا ٻيو وري اهڙو جنهن کي اسين رزق ڏنو آهي سٺو رزق، خاصي روزي هن کي مليل آ، بااختيار آ. فهو ينفق منه سرا وجهرا مخفي ظاهر پيو ٿو خرچ ڪري.

غريب ڪيتري قدر وري اميرن جي طرف نٿو ڏسي پنهنجي رب جي هٿن ڏي ڏسي اها الله جي خاص انتظامي هڪڙي تدبير آهي بل اڪثر هم لا يعلمون پر ڪيترا نٿا سمجهن هن ڳالهه کي قوت ۾ ڏسو فرق ڪونه ڪيئن برابر ڪبي ضرب الله مثلا رجلين الله تعالي ٻڌائي ٿو

اتي توهان جيڪڏهن پنهنجي طاقت کي استعمال ڪندؤ چوندؤ ته ائين ٿا ڪريون، ملڪيت ڦري هن کي ڏئي اڌ اڌ ڪري ٿا ڇڏيون، چڱو ڀلا هتي هاڻ برابري ڪيو. ضرب الله مثلا رجلين ٻه همراهه آهن. مٿي مالڪ ۽ مملوڪ جو مثال هتي ٻن جو جدا، احدهما ابڪم، هڪڙو آهي گونگو، لا يقدر علي شيء، ڪجهه به نه ٿو ڪري سگهي. وهو ڪل علي مولاه، پنهنجي مالڪ جي مٿان ٻوجهه آهي. ڪل معنيٰ ٻوجهه، اينما يوجهه، جاڏي موڪلي انهيء کي، لايات بخير، خير نه آڻيندو. ڪهڙي خبر ڀلا ڇا ڪري غريب، جڏهن سمجهه ڪانهي، نه پرائي ڳالهه سمجهي نه پنهنجي سمجهائي سگهي، پوء انهيء مان ڪهڙو نفعو؟ ٻيو هڪڙو آهي وري سمجهدار. سياڻو، هل يستوي هو اهو برابر ٿيندو ومن يامر ۽ ٻيو جيڪو حڪم ڪري عدل جو وهو علي صراط مستقيم هجي به سيڌي رستي تي اهي برابر ٿيندا اتي مساوات قائم ڪريو ڀلا الله ٿو فرمائي اگر هلڪو مثال ڏنائين ڍرو جنهن ۾ انسان جو ذهن ٺهي جي نه ٺهي ته وري سخت مثال پويون ڏنائين. سمجهه ۾ آيو ته قوت جو جيڪو مسئلو آ ۽ جيڪي اسباب قصد جا آهن درميانگي جا اهي انهن حالتن کان پوء ٿيندا. اهي حالتون رعايت ۾ رکبيون تنهن کان پوء ميانه روي به پوء ٿيندي.

جو اها هڪڙي گهڙي انقلاب واري اچڻ واري آهي، خبر ناهي ڪڏهن اچي اک ڇنڀ وانگر يا خود قيامت قائم ٿي وڃي. ان الله علي ڪل شيء قدير الله تعالي هر شيء تي قادر آهي. جڏهن هر شيء تي قادر آهي ته درميانه رکڻ اسباب کي اهو به انهي جو ڪم آهي. جهڙا رکيائين اهي بس پورا آهن. والله اخرجڪم من بطون امهاتڪم الله تعالي توهان کي پيدا ڪيو مائن جي پيٽن مان لا تعلمون شيئا تنهن وقت ته ڪجهه نه پيا ڄاڻو پوء ڏسو تهان جي هڪ شخص جي حالت برابر رهي آهي ان وقت ۾ بي علم بي سمجه بي توان، کا طاقت نه وري وڏڙو وري وڏڙو وري جوان وري طاقت وڌي وئي وري ڪراڙو ٿي ضعيف ٿي ويو هڪڙي ماڻهوء جي جسم ۾ ايترا دور آهن ان کي برابر نٿا ڪري سگهو انسان جو معاشرو اهو به هڪڙو شخص آ، انهي ۾ انهن سڀني دورن کي توهان ڪيئن برابر ڪندؤ؟ هي جيڪو سڄي جو سڄو ٽڪرو آ نه، اهو متو ڪميونزم ۽ سوشلزم کي ختم ڪرڻ جي لاء الله تعاليٰ قرآن ۾ بيان فرمايو آ. اهو پامال ٿي ويو هتي انهن جو متو سڄو. وجعل لڪم السمع والابصار ڪئين الله تعاليٰ توهان جي ڪنن کي، اکين کي، دل کي، اهي رب تعاليٰ بڻايا لعلڪم تشڪرون ته جيئن توهان شڪر ڪريو.

جيڪي انسان جي نفعي ۾ اچن ٿيون هن مان تعريض هن ڳالهه جي آ ته جڏهن انسان جي نفعي لاء ٻيون شيون انسان کي ڪم اچن ٿيون انسان هڪ ٻئي جي نفعي ۾ ڪم نه اچي بس هڪڙو نفعو وٺندڙ ٿيو ٻيو نفعو ڏيندڙ ٿيو اهي مساوي ٿيا

۽ متاعا سامان الٰي حين ڪنهن وقت مقرر تائين والله جعل لڪم مما خلق ظلالا الله تعاليٰ پاڇا ڪيا آهن ڪيترن شين جا سايا جن ۾ توهان انهيء سائي ۾ ويهي وقت گذاريو ڪڪر جو سايو درخت جو سايو مڪان جو سايو پهاڙ جو سايو اهي سايا آهن نه هڪڙو انسان ٻئي جي سائي ۾ ويهي ته گناهه

لعلکم تسلمون ته جيئن توهان حڪم مڃيو، فرمانبردار ٿيو. فان تولوا جي اڃا به ڦري ويا فانما عليک البلاغ المبين تو تي پهچائڻ آهي پڌرو. الله جو حڪم ٻڌائي پئي ان ۾ فرق نه ايندو. ايڏا احسانات ٻڌي.